ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ປະເທດໄທ ເປັນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງກັນ ມີການຄ້າການຂາຍ ແລະ ສາຍພົວພັນກັນມາແຕ່ດຶກດ ຳບັນ ເຊິ່ງວ່າໃນດ້ານວຽກເຮັດງານທຳແລ້ວ ຄົນງານລາວມາກມາຍມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດໄທ ແຕ່ເນື່ອງຈາກໂຄວິດ-19 ເສດຖະກິດປ່ຽນຜັນໄປ ໄປໃນແງ່ທີ່ຂາດຕົກບົກພ່ອງແດ່ ພວກເຫຼົ່ານີ້ຈຳຕ້ອງກັບ ບ້ານກັບທີ່ ແຕ່ວ່າແຮງງານລາວທີ່ກັບໄປຍັງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຢ້ານກົວວ່າຈະກັບມາຍັງປະເທດໄທເພື່ອເຮັດວຽກເຮັດການບໍ່ໄດ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ຈາກຂົງເຂ ດແມ່ນ້ຳຂອງ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອັນນີ້ເນາະ ທາງຜູ້ຈັດການອອນລາຍກະໄດ້ລາຍງານເນາະວ່າ ບັນຍາກາດການເດີນທາງກັບບ້ານຂອງແຮງງານຊາວລາວທີ່ດ່ານເຂດແດນສາກົນໄທ-ລາວ ຊ່ອງເມັກ ອຳ ເພີສິລິນທອນ ຈັງຫວັດອຸບົນລາຊະທານີ ຄ່ອນຂ້າງທີ່ຊິງຽບເຫງົາເນາະ ກະມີແຮງງານຊາວລາວຖືກກົດໝາຍທີ່ເດີນທາງໄປທຳງານໃນກຸງເທບມະຫານະຄອນ ແລະກະຕາມຈັງຫວັດອື່ນໆ ທີ່ເປັນເຂດໃກ້ກຸ ງເທບເນາະ ກະໄດ້ເດີນທາງກັບປະເທດ ມື້ໜຶ່ງກະປະມານ 20 ເຖິງ 30 ຄົນ ກະຍ້ອນວ່ານາຍຈ້າງລົດເວລາທຳງານ ບາງຄົນກະຖືກເລີກຈ້າງ ບໍ່ມີງານທຳເນາະ ສຳລັບສາເຫດທີ່ແຮງງານເດີນທາງກັບປະເທ ດໜ້ອຍນັ້ນ ກະເພາະວ່າສ່ວນໜຶ່ງກະຢ້ານວ່າ ຫາກກັບປະເທດລາວແລ້ວ ຊິກັບມາເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທນີ້ໄດ້ຍາກຂຶ້ນ ຫຼືວ່າອາດຊິບໍ່ໄດ້ເລີຍ ຂະນະນີ້ເນາະ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານປົກກະຕິ ແຕ່ວ່າຄົນເຂົ້າ ອອກນີ້ ໂດຍສະເພາະແຮງງານຊາວລາວທີ່ກັບປະເທດນີ້ ແຕ່ລະມື້ນີ້ມີຈຳນວນໜ້ອຍເນາະ ອືມ ມັນກະແນ່ນອນລະ ບໍ່ວ່າເຈົ້າ ບໍ່ວ່າຂ້ອຍ ຫຼືວ່າບໍ່ວ່າແຮງງານລະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າຕົກຢູ່ໃນສະພາບນີ້ ຄັນກໍມີຄວາມຢ້ ານກົວວ່າ ບັດກັບໄປລາວແລ້ວ ບັດວ່າຈະກັບມາໃນປະເທດໄທເຮັດ ເພື່ອເຮັດວຽກເຮັດການ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ ຄັນໄດ້ກໍຍາກ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລະ ແນວໜຶ່ງອັນທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຫັນທາງ social media ທີ່ວ່າທາງການເພິ່ນໂຄສະ ນາດອກວ່າ ວ່າແຮງງານລາວນີ້ ຜູ້ໃດທີ່ວ່າລັກລອຍມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດໄທແລ້ວ ບັດນີ້ນີ້ຊິກັບລາວນີ້ ແປວ່າໃຫ້ແຈ້ງໃຫ້ຕຳຫຼວດ ຫຼືວ່າທາງການລາວຊາບຖືກຕ້ອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ລະກັບໄປລາວໄດ້ ລະ ພວກເພິ່ນຈະບໍ່ເອົາຜິດເອົາຖືກໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ນີ້ ເພິ່ນເວົ້າຈັ່ງຊີ້ໃດ໋ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ນີ້ ຄັນວ່າເຮົາມາເບິ່ງແລ້ວ ເຮົາກໍເຂົ້າໃຈວ່າ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ນີ້ເພິ່ນບໍ່ເອົາເລື່ອງເອົາລາວ ແຕ່ວ່າບັດໂຄວິດ-19 ແລ້ວແລ້ວ ຊິບໍ່ຈັບໃສ່ຄຸກບໍ່ຊີ້ ອັນນີ້ກໍເປັນການທີ່ວ່າເວົ້າແບບທີ່ວ່າເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢ້ານກົວຍ້ອນນີ້ລະ ແລະກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າແຮງງານລາວບໍ່ກັບຄືນສູ່ປະເທດຂອງຕົນຫຼາຍໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ໃນໄ ທນີ້ ແມ່ນວ່າທາງການລາວເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊີ້ແຈງອະທິບາຍ ຫຼືວ່າວີ່ແວວແນວໃດຫຼືບໍ່ວ່າ ເອົາ ເອົາ ກັບມາໂລດ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ບາດວ່າເຖິງຄາວທີ່ວ່າໄປເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນປະເທດໄທ ລະກະອອກໄປ ໄດ້ສະບາຍມາກຄືເກົ່າ ຈັ່ງຊີ້ ພວກເພິ່ນໄດ້ອະທິບາຍບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເທົ່າທີ່ລົມກັບຄົນ ຄົນລາວເນາະ ກະບອກວ່າໃນຊ່ວງໄລຍະໂຄວິດ-19 ທີ່ທາງການລາວເພິ່ນປະກາດໄປນັ້ນເນາະ ກະ ກະຄື ຄືບໍ່ເອົາຜິດ ຮັກສ າຫາຍແລ້ວ ກະ ກະຄືໃຫ້ກັບບ້ານກັບເຮືອນໄປ ແຕ່ຕອນນີ້ທຸກດ່ານຂອງ ຂອງໄທທົ່ວປະເທດເນາະ ກະມີຄົນລາວ ຄົນງານລາວ ທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນກຸງເທບ ຫຼືວ່າຈັງຫວັດໃຫຍ່ໆນີ້ ກະກັບບ້ານກັບເຮືອນ ແຕ່ວ່າ ມື້ໜຶ່ງກະບໍ່ຫຼາຍ ເພາະວ່າທາງການລາວເອງກະເປີດຮັບປະຊາຊົນຂອງເຈົ້າຂອງ ຕອນນີ້ກະຍັງປະຕິບັດຄືເກົ່າຢູ່ ອັນນີ້ກະຍ້ອນວ່າທີ່ຜ່ານມານີ້ ທາງລາວປິດປະເທດ ແລ້ວກະກະບໍ່ ບໍ່ຮັບຄົນລາວກັບປະເທດ ກ່ອນໜ້ານີ້ເນາະ ກະເປັນຂ່າວກັນ ແລ້ວກະຄົນລາວເອງຢາກກັບປະເທດກະລັກລອບ ເມື່ອລັກລອບໄປແລ້ວນີ້ ທາງການລາວກະບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມເລື່ອງຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ ກະເລີ ຍເປີດຮັບຄົນລາວທີ່ຕ້ອງການກັບປະເທດຊູ່ມື້ແລ້ວ ທຸກມື້ນີ້ເນາະ ເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດໂຄວິດ-19 ເນາະ ແຕ່ວ່າແຮງງານລາວມັນກັບບໍ່ຫຼາຍນີ້ນະ ຫຼືວ່າໜ້ອຍນີ້ນະ ທາງການລາວເພິ່ນກະອາດຈະຮູ້ຈະເຫັ ນຕົວວ່າແຮງງານລາວຢູ່ໃນປະເທດໄທນີ້ ມັນມີຫຼາຍສ່ຳໃດ ມັນກັບຄືນເຂົ້າໄປລາວນີ້ ຢ່າງຖືກຕ້ອງນີ້ຫຼາຍປານໃດ ແລ້ວສ່ວນທີ່ເຫຼືອເດ ມັນຢູ່ໃສ ມັນເປັນຫຍັງບໍ່ກັບນີ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນກະຄົງຈະຮູ້ແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ເພິ່ນມີ ນະໂຍບາຍ ຫຼືວ່າມີໄດ້ ມີອັນໃດມາອອຍໃຈ ໃຫ້ໃຫ້ພວກນີ້ກັບຄືນລາວຕາມຊ່ອງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລ້ວກະແພດໝໍຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເລື່ອງຂອງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນລາວນີ້ກັບປະເທດ ອັນນີ້ກະ ກະຍັງບໍ່ ບໍ່ມີ ນະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ປະກາດໂດຍທົ່ວໄປ ແຕ່ວ່າປະກາດພຽງວ່າ ຍິນດີຕ້ອນຮັບຄົນລາວກັບປະເທດ ເພື່ອການຄວບຄຸມໂຄວິດ ໃຫ້ມັນ ມັນ ມັນໄດ້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ບໍ່ໃຫ້ລັກ